You're with SBS Radio. Facebook ຖືກປັບໃໝຢ່າງມາກມາຍ 5,000 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ສອຍ Facebook ນີ້ຖືກປັບໃໝແລ້ວໃນວັນພຸດທີ 24 ກໍລະກະດາ ປີນີ້ 2019 ຄະນະກຳມະການການຄ້າແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທີ່ສືບສວ ນເບິ່ງເລື່ອງລາວທີ່ເຟສບຸກລ່ວງລ້ຳນັ້ນ ສະຫຼຸບວ່າເຟສບຸກເສຍຫາຍຄວາມໄວ້ເນື້ອວາງໃຈຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ແລະ ລວງຫຼອກຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເຟສບຸກຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້

ແລະ ມັນກໍເປັນການປ້ອງກັນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການລ່ວງລ້ຳໃນອະນາຄົດ ໃນຫຼາຍກໍລະນີ ເຟສບຸກລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບ Privacy ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ອັນແລກໆແມ່ນເຟສບຸກລ່ວງລ້ຳຂໍ້ມູນສ່ວ ນຕົວ ໂດຍການແຊຂໍ້ມູນກັບສ່ວນທີສາມ ຜ່ານແອັບທີ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສອຍເຟສບຸກ ນຳມາໃຊ້ ສອງ ເຟສບຸກຖືກກ່າວຫາວ່າລວງຫຼອກຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບນຳເບີໂທລະສັບທີ່ເຟສບຸກໄດ້ຮັບ ຖືກນຳໃຊ້ແບບໃດກັນ ສາ ມ ເຟສບຸກຖືກກ່າວຫາວ່າລ່ວງລ້ຳກົດໝາຍການຄ້າສະຫະລັດ ຄື US Federal Commission Trade Act ໂດຍລວງຫຼອກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບເມື່ອທີ່ເທັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບ Facial Recognition ຖືກນຳມາໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ການກວດດູເບິ່ງເຟສບຸກຕ່າງ ໆ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ Privacy ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນປີ 2018 ຍ້ອນການກ່າວຫາທີ່ວ່າເຟສບຸກລ່ວງລະເມີດດຳລັດ 2012 ວ່າເຟສບຸກແຊຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ສອຍເຟສບຸກເຖິງ 87 ລ້ານຄົນ ຄືໃຊ້ສອຍກັບບໍລິສັດ Cambridge Analytica ໃນປະເ ທດອັງກິດທີ່ສະຫຼາຍໄປແລ້ວ ມັນບໍ່ເປັນຄັ້ງແລກທີ່ເຟສບຸກມີເລື່ອງມີລາວທີ່ພົວພັນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບ Privacy ຂອງເຟສບຸກ ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຟສບຸກປະເຊີນໜ້າ ກັບການສອບຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ Privacy ແລະ ການແຊ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ບົ່ງວາງກົດເກນ ແລະ ຄົນໃນໂລກນີ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການສືບສວນເບິ່ງຕ່າງໆຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນສອງສາມປະເທດ ທ່ານ ມາກ ຊູເຄັນເບີກ CEO ຂອ ງເຟສບຸກ

ຄະນະກຳມະການການຄ້າສະຫະລັດ ຮຽກໃຫ້ເຟສບຸກຈົ່ງປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງການຄວບຄຸມຂອງເຟສບຸກ ກົດເກນ ແລະ ວິທີການທີ່ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການຂອງເຟສບຸກຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ດຳເນີນວຽກງ ານແບບໃດກັນ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ Privacy ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທີ່ທຸກບໍລິສັດຄວນເຈາະຈົງໃສ່ໃນແງ່ການປົກຄອງ